جايلارنى تەييارلىدىم. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن كۈنى چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا قەشقەردە ئون ئۈچىنچى نۆۋەتلىك قەشقەر ئوتتۇرا ئاسىيا جەنۇبىي ئاسىيا سودا يەرمەنكىسى شېنجېن خەلقئارا مەدەنىيەت ئىگىلىكى تۇنجى نۆۋەتلىك شىنجاڭ كۆرگەزمىسى ئېچىلغان قەشقەر يەرمەنكىسى ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلدىن باشلاپ ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان بولۇپ بۇ يىل كۆلىمى يۇقىرى پەللىگە يەتكەن يىگىرمە ئۈچ دۆلەت ۋە رايوندىن ھۆكۈمەت ۋەكىللىرى خىتايدىكى كارخانىچىلار ئۆمىكى بۇ يەرمەنكىگە قاتنىشىدىكەن خىتاي سودا مىنىستىرلىكى تاشقى سودا باشقارمىسىدىكى بىر ئەمەلدارنىڭ بىلدۈرۈشىچە قەشقەر يەرمەنكىسى ئالتە يىل ئۈزۈلۈپ قالغاندىن كېيىن بۇ قېتىم كاتتا ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان بۇ يەردىكى ئالتە يىلنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق يىللىرىغا توغرا كېلىدىغانلىقى دىققەت قوزغىماقتا يېقىندىن بۇيان خىتاي مەتبۇئاتلىرىدا قەشقەر ھەققىدىكى خەۋەرلەر كۆپىيىپ قالغان بولۇپ قەشقەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ستراتېگىيىلىك تەرەققىيات ئورنى ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلمەكتە قەشقەرنىڭ ئىچكىرى خىتايغا ئوتتۇرا ئاسىياغا ۋە پاكىستانغا تۇتاشقان سودا يوللىرى جەنۇبىي شىنجاڭ ساياھەتچىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى ئەۋزەللىكى كۆپلەپ تەشۋىق قىلىنماقتا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ بۆشۈكى دەپ قارىلىدىغان قەشقەر شەھىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن باشلاپلا چېقىپ ئۆزگەرتىش نىشانىغا قەشقەرنىڭ ئوغۇل قىزلىرى بولسا ئىچكىرىدىكى خىتاي زاۋۇتلىرىغا ئەمگەك كۈچى يۆتكەش ئوبيېكتلىرىغا ئايلانغان ئىدى ئۆتكەن يىلى ئاشكارىلانغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى مەلۇماتلارغا كۆرە قەشقەردىن تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇرلار شاڭخەيگە شېنجېنغا قەشقەردىكى بىڭتۈەننىڭ تۇمشۇق شەھىرىگە ئاقسۇدىكى بىڭتۈەننىڭ ئارال شەھىرى ۋە ساۋەن قاتارلىق جايلاردىكى بىڭتۈەن رايونلىرىغا يۆتكەلگەن

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە گېرمانىيەدىكى پەزىلەتلىك پايچىكلار جەمئىيىتى بۇنى قوللىغان. ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان ئاخباراتىدا دېيىلىشىچە، يۇقىرىدىكى شىركەتلەر ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىقى يوقلۇغىنى تا ھازىرغىچە ئىسپاتلاپ بېرەلمىگەن. ئەسلىدە بۇ شىركەتلەر ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ، گېرمانىيە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىدا بەلگىلەنگەن مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىپ، مۇۋاپىق تەدبىر قوللىنىپ، مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشى ۋە ئىشلەپچىقارغان مەھسۇلاتلىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ماللىرىنى چىقىرىپ تاشلىشى كېرەك ئىكەن. مەزكۇر ئاخباراتتا قەيت قىلىنىشىچە، ئەنگلىيەدىكى شېفلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىق ئورۇنلار ئېلان قىلغان دوكلاتتا، ئۇيغۇر رايونىدىكى بارلىق ئاپتوموبىل سانائىتى تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولۇشى مۇمكىنلىكى، گېرمانىيەنىڭ ۋولكسۋاگون قاتارلىق ئۈچ چوڭ ئاپتوموبىل شىركىتىنىڭمۇ ماشىنا زاپچاسلىرىنى ئىشلەپچىقىرىدىغان خىتاي زاۋۇتلىرى بىلەن ئالاقىسى بارلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ياۋروپا ئاساسىي قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزىنىڭ قانۇن نازارەتچىسى بۇ ئەرز ھەققىدە پىكىر بايان قىلغاندا، ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھامىيلىقىدا قاتتىق نازارەت ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ. كۆپلىگەن دوكلاتلار شۇنى ئىسپاتلىدىكى، خىتاينىڭ بۇنداق زاۋۇتلىرىنى مۇستەقىل تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش مۇمكىن ئەمەس. شۇڭا گېرمانىيە ئىقتىساد ئېكسپورت ئىدارىسى، ۋولكسۋاگون قاتارلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى تەمىنلەش زەنجىرىدە كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچەملىرىگە قانداق رىئايە قىلغانلىقىنى دەرھال تەكشۈرۈش كېرەك، دېگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسامۇ بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلىپ، گېرمانىيە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ قوللىشى مۇھىم بىر ئىلگىرىلەش. ئەمدىكى گەپ بۇنىڭ رولىنى ئىسپاتلاش. مېرسېدېس، ۋولكسۋاگون قاتارلىق شىركەتلەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن نەپ ئالمىغانلىقىنى ئىسپاتلىشى كېرەك، دېگەن.
خىتايچە تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى

ئىككى رايون ئەمەلدارلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئەھۋالىنى تونۇشتۇرۇش بىلەن بىرگە شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ بىلەن تىبەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش مۇقىملىق تەرەققىيات ئېكولوگىيىلىك مۇھىت ۋە چېگرا رايوننى گۈللەندۈرۈش نىشانىنى ئورۇنلاش ئىرادىسىنى بىلدۈرۈشكەن تىبەت ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ يىغىن زالىغا شى جىنپىڭنىڭ چوڭايتىلغان سۈرىتى ئېسىلغان بولۇپ سۆھبەتتىمۇ ئاساسەن شى جىنپىڭ ئىدىيىسى تەكىتلەنگەن ھەممىنىڭ دىققەت مەركىزىگە ئايلانغان شى جىنپىڭ بۇ يەردە گويا جورج ئورۋېلنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆت ناملىق رومانىدىكى ھەممىنى كۆزىتىپ يوليورۇق بېرىپ تۇرىدىغان داھىيغا ئايلانغان چېن پوكوڭ قاتارلىق خىتاي ئانالىزچىلىرىنىڭ قارىشىچە دىنلارنى خىتايچىلاشتۇرۇشنى تەكىتلەپ كېلىۋاتقان شى جىنپىڭ ئەمەلىيەتتە ھوقۇق ۋە كۈچنى ئىلاھلاشتۇرۇۋاتقان شەخسكە چوقۇنۇش شامىلى پەيدا قىلىۋاتقان ھۆكۈمدار ئىكەن ئۇيغۇر رايونى بىلەن تىبەت رايونى خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئەڭ قاتتىق كونترول قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق جىنايەتلىرى ۋە دىنىي باستۇرۇش ئىزچىل داۋاملىشىۋاتقان جاي بولۇپ تىبەتنى ئېغىر تەقىب نازارەت ۋە تۈرمە لاگېر بىلەن باشقۇرغان چېن چۈەنگو ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىل بۇ تەجرىبىلىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا كۆچۈرۈپ ئاپارغان ۋە بۇ جايدىكى مىللەتلەرگە تېخىمۇ قەبىھ ئۇسۇلدا زىيانكەشلىك قىلغان ئىدى

ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغان تۆت نەپەر يۇقىرى دەرىجىلىك خىتاي ئەمەلدارىنىڭ بىرى سۈپىتىدە جازا ئېلان قىلغان ئىدى ئۇكرائىنا ئۇرۇشى داۋام قىلىۋاتقان بۇ ۋەزىيەتتە، ناتو روسىيە بىلەن خىتاينىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان تەھدىتىگە قارشى كۈچ كۆرسىتىش مانېۋىرى ئۆتكۈزگەن. ۋول سترىت ژۇرنىلىنىڭ يىگىرمىنچى ئىيۇن كۈنى ئېلان قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ناتو ياۋروپا ھاۋا بوشلۇقىدا مىسلى كۆرۈلمىگەن چوڭ كۆلەمدە ھاۋا ئارمىيە مانېۋىرى ئېلىپ بارغان. ناتونىڭ بىرلەشمە ئارمىيە قوماندانى بۇ مانېۋىر ھەققىدە سۆز قىلىپ، رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭ كەلگۈسىدە زوراۋانلىق ئۇرۇشى قوزغاش ئېھتىمالىغا قارشى مەشىقلەرنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ھاۋا ھۇجۇمىغا تاقابىل تۇرۇشنى ئاساس قىلغان بۇ مانېۋىرغا گېرمانىيە يېتەكچىلىك قىلغان بولۇپ، مانېۋىرغا كىرگەن ئىككى يۈز ئەللىك ئايروپىلان ئىچىدە بومباردىمانچى ئايروپىلانلار، ئامېرىكىنىڭ ئېف ئوتتۇز بەشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان يۈز دانە كۈرەشچى ئايروپىلانى بار ئىكەن. بۇنىڭدىن باشقا ناتوغا ئەزا دۆلەتلەردىن، ياپونىيە بىلەن شىۋېتسىيەدىن ئون مىڭدىن كۆپ ئەسكەر بۇ مانېۋىرغا قاتناشقان بولۇپ، رۇسىيەنىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل تۇرۇش مەشىقلىرى ئېلىپ بارغان.

مانېۋىرغا قوماندانلىق قىلغانلاردىن ئامېرىكىلىق گېنېرال-لېيتېنانت مايكل لوفنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ مانېۋىرنىڭ مەقسىتى ياۋروپانى قوغداشلا ئەمەس، خىتاينىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراش ئېھتىمالى بولغان ياپونىيە بىلەن كورېيەنى قوغداشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. بۇ مانېۋىرنى پىلانلىغان گېرمانىيە ھاۋا ئارمىيە قوماندانى ئىنگو گېرھارتىز بۇ مانېۋىر ئارقىلىق رۇسىيە بىلەن خىتايغا كۈچ كۆرسىتىپلا قالماي، ناتوغا ئەزا دۆلەتلەرگە ئۆزىنى مۇداپىئە قىلىشقا تەييار تۇرۇش ۋە خەلقلەرگە ئىشەنچ بېرىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن. تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ يىگىرمىنچى ئىيۇن كۈنى چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا خىتاي يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ پارتكوم سېكرېتارى ۋە مۇئاۋىن رەئىسى جاڭ خوڭسېن ئالتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنىدىن ئون توققۇزىنچى كۈنىگىچە ئۇيغۇر رايونىدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشتا بولغان شۇنداقلا پارتىيىنىڭ ئەدەبىيات خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىش ئاساسىي قاتلامدىكى يازغۇچىلار قوشۇنىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇشنى تەكىتلىگەن ئۇ كۆپ مەيدان ئۆتكۈزگەن سۆھبەت يىغىنلىرىدا شىنجاڭ يازغۇچىلىرى شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشنىڭ ئاساسلىق قوشۇنى بۇ ئىشتا شىنجاڭنىڭ ئەدەبىيات قوشۇنىغا تايىنىش كېرەك يازغۇچىلار بۇ بۇرچ ۋە مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىپ جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئىپادىلىشى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى مۇستەھكەملەيدىغان مۇنەۋۋەر ئەسەرلەرنى يارىتىشى كېرەك دېگەنلەرنى تەكرارلىغان خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بېرى ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا تىل ئوقۇتۇشىنى چەكلەپ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى دەرسلىكتىن چىقىرىپ تاشلاپ يازغۇچىلارنى لاگېر تۈرمىلەرگە قاماپ زور كۆلەمدە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئېلىپ بارغان پېشقەدەم يازغۇچىلار ئۆلۈپ ياشلىرى تۈرمە لاگېرلارغا قامالغان بىر ۋەزىيەتتە جاڭ خوڭسېننىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتنى قىلىشى ئۇيغۇر دىيارىدا ئەدەبىياتنىڭ ئاساسەن ئۆلگەنلىكىنى خىتاي كومپارتىيىسى ھەممىنى كونترول قىلىدىغان ئەدەبىياتنىڭمۇ قىزىل تەشۋىقاتتىن باشقا نەرسە بولالمايدىغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە خەۋەرلەردىن مەلۇم بولغىنىدەك ئۇيغۇرلارنىڭ تىنىقى ۋە ئاۋازى بولۇپ كەلگەن ئەختەم ئۆمەر پەرھات تۇرسۇن ئابباس مۇنىياز ياسىنجان سادىق چوغلان ئادىلجان تۇنىياز قاتارلىق يازغۇچى شائىرلار تۈرمە لاگېرلارغا قامالغان بولۇپ سىرتتا قالغانلىرى تەقىپ ئاستىغا ئېلىنغان ۋە سىياسىي شوئاردىن باشقا نەرسە يازالمايدىغان ھالغا كېلىپ قالغان ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ ۋە ئۇيغۇرشۇناس دەررېن بايلېر بۇ ھەقتە رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ لاگېردىن ئامان قالغان ئۇيغۇر يازغۇچىلىرى ئارقىلىق خىتاينىڭ سىياسىتى ۋە شوئارىنى تەشۋىق قىلىدىغانلىقىنى شۇنداقلا ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ ئورنىنى خىتاي ياكى خىتاي تىللىق باشقا يازغۇچىلار ئىگىلەۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى
يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن چارشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋام قىلماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە ئاڭلاۋاتقىنىڭلار رادىيومىزنىڭ مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىش. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى

تەپسىلاتىدا.
ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئۆتكەن يېرىم ئەسىردە باشتىن كەچۈرگەن سىياسىي ئۆزگىرىشلەر، تۈرمىگە قامالغان يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانى ۋە ئۇيغۇرشۇناس دارىن بايلېرنىڭ تېررورلۇقنىڭ كاپىتالىزمى ناملىق ئەسەرلىرىدە باراۋەر رەۋىشتە ئوخشىمىغان ئۇسلۇبتا بايان قىلىنغان. خىتاي زىيالىيسى چېڭ ياڭياڭ ئەنە شۇ ئىككى ئەسەرنى خىتاي ئوقۇرمەنلىرىگە تەۋسىيە قىلىش بىلەن بىرگە، بۇ ئەسەرلەرنىڭ ئۇيغۇرلار باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ئۆزگىچە زۇلۇمنىڭ يارقىن تەسۋىرى ئىكەنلىكىنى جانلىق شەكىلدە كۆرسىتىپ ئۆتكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي پروگراممىسىنىڭ بىرىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
چېڭ ياڭياڭ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئامېرىكا تۇپرىقىغا ئوقۇغۇچى سۈپىتىدە قەدەم قويغاندىن تارتىپ تاكى دوكتورلۇق ئوقۇشىنى تاماملاپ يېل ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئىشقا چۈشكۈچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئانچە كۆپ نەرسىلەرنى بىلىپ كەتمىگەنلىكىنى راستچىللىق ئىچىدە تىلغا ئالىدۇ بولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي باستۇرۇشلار يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىلىشقا باشلىغان ۋاقىتلاردىن باشلاپ ئۇنىڭ دىققىتى خىتايدىكى ئانىسى بىلەن بولغان تېلېفون سۆھبەتلىرىدە تىلغا ئېلىنىدىغان ئۇيغۇر ناۋايىنىڭ نانلىرىغا شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا چۈشۈشكە باشلىغان ئانىسى ئۇنىڭغا ئۆز شەھىرىدە ناھايىتى مەززىلىك نان ياقىدىغان بىر شىنجاڭ ناۋايخانىسىنىڭ ئېچىلغانلىقىنى، بۇ ناۋايخانىدىكى نان توقاچلارنىڭ تەمى ئۇيغۇر دىيارىغا زىيارەتكە بارغان خىتايلار يەپ كۆرگەن نانلارغا پۈتۈنلەي ئوخشاشلىقىنى، ئەمما شۇنچە تەملىك نان ياقىدىغان ئۇيغۇرلار ياشاۋاتقان ئۇ ماكاندا ھازىر تېررورلۇق ۋە ئاشقۇنلۇقنىڭ بەكمۇ ئېشىپ كەتكەنلىكىنى، شۇڭا ئۆز قىزىنىڭ ھەرگىزمۇ چەت ئەللەردىكى خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى بولغان تەشۋىقاتلارغا ئالدىنىپ، مېڭىسى يۇيۇلۇپ كېتىشتىن ساقلىنىش كېرەكلىكىنى كۆپ قېتىملاپ جېكىلىگەن. چېڭ ياڭياڭ ئانىسى ۋە باشقا ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن بولغان تېلېفون سۆھبەتلىرى جەريانىدا ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئاجايىپ غارايىپ ھېكايىلەرنى ئاڭلىغان. ئەمما شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا BDT ئېلان قىلغان دوكلاتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي تىللىق مۇسۇلمانلار دۇچ كېلىۋاتقان مۇئامىلە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر بولۇشى مۇمكىن دېگەن قۇرلارنى ئوقۇغان. ئەنە شۇ ۋاقىتلاردا ئۇ دەررېن بايلېرنىڭ دوكتورلۇق ماقالىسى ئاساسىدا تەييارلانغان تېررورلۇق كاپىتالىزمى، ئۇيغۇرلاردىكى مەھرۇملۇق ۋە خىتاي شەھىرىدىكى ئەركەكلىك ناملىق ئەسەرنى ئۇچرىتىپ قالىدۇ. بۇ كىتابنى ئوقۇش جەريانىدا ئۇ دەررېن بايلېر ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلغان چوڭ شەھەر ناملىق رومان بىلەن تونۇشۇپ چىقىدۇ. ئەمما بۇ ئەسەرلەردە ئوخشىمىغان شەكىلدە تەسۋىرلەنگەن ئۇيغۇرلار ھەمدە ئۇيغۇر جەمئىيىتى توغرىسىدىكى بايانلار ئۇنىڭ كۆز ئۆڭىدە ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئانىسىدىن ئاڭلىغانلىرى بىلەن پۈتۈنلەي قارىمۇ قارشى بولغان بىر مەنزىرىنى نامايان قىلىدۇ. ئۇ بۇ ھەقتىكى رادىيو زىيارىتىمىز جەريانىدا بۇ توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېگەن. Yeah, so I grew up in a medium-sized city in central eastern China. So I come from a very ordinary Chinese family. My my mom is a retired elementary school teacher. مەن خىتاينىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىكى ئوتتۇرھال بىر شەھەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان. ئائىلەم بەكمۇ تىپىك بولغان خىتاي ئائىلىسى بولۇپ، ئانام باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇتقۇچىسى ئىدى. شۇڭا مەن چوڭ بولغان توقسىنىنچى يىللاردا بىز تۇرغان شەھەردە خىتايلاردىن باشقا مىللەتنى بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم ئانامنىڭ خىتايلاردىن ئۆزگىچە چىراي ئالاھىدىلىكى تۈپەيلىدىن دوستلىرى دائىم ئۇنى ئۇيغۇرغا بەك ئوخشايدۇ دەپ ماختىشاتتى ئاناممۇ بۇنىڭدىن بەك پەخىرلىنەتتى مەن ئەڭ دەسلەپ ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئاڭلىغان گەپلەر شۇ ئىدى ئانام كېيىنچە شەھەر مەركىزىدىكى ئاپتوبۇس بېكىتىدە بىر نەچچە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىنى كۆرگەنلىكىنى، ئۇلارنىڭ چەت ئەللىكلەرگە بەكمۇ ئوخشايدىغانلىقىنى ھەيرانلىق ئىچىدە سۆزلەپ بەرگەن. ئەمما كېيىنچە ئۇيغۇرلار ھەققىدە بىر قاتار سەلبىي پاراڭلار ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. تېلېۋىزورلاردىمۇ بۇ ھەقتىكى پروگراممىلار كۆپلەپ ئورۇن ئېلىشقا باشلىدى.

قالغان. بۇ كىتابتىكى تەسۋىرلەر خىتاي ئوقۇرمەنلىرىنىڭ ئېڭىغا ئورناپ كەتكەن ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ئومۇمىي چۈشەنچىنى ئىنكار قىلىدىغانلىقى ھەمدە ئۇيغۇر دىيارىدا نېمىلەرنىڭ بولۇۋاتقانلىقىنى مەركىزىي ئورۇنغا قويغانلىقى ئۈچۈن ئۇ بۇنىڭغا قىزىقىپ قالغان. ئارقىدىنلا دەررېن بايلېرنىڭ ئۇيغۇر يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانىنى تەرجىمە قىلغانلىقىنى، ئەمما ئاپتورنىڭ ئاللىقاچان تۈرمىگە قامىلىپ كەتكەنلىكىنى بىلگەن چېڭ ياڭياڭنىڭ بۇ ئەسەرلەرگە بولغان قىزىقىشى تېخىمۇ ئاشقان. بولۇپمۇ پەرھات تۇرسۇننىڭ رالف ئېللىسون فرانس كافكا جې ئېم كوتزې ئالبېرت كامۇ قاتارلىق دۇنياۋى ئەدىبلەرنىڭ چوڭقۇر تەسىرىدە بۇ روماننى يېزىپ چىققانلىقى ئۇنى بەكمۇ ھەيران قالدۇرغان يەنە كېلىپ ئۇيغۇر جەمئىيىتى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ھەمدە ئاللىقاچان ئىنسان قېلىپىدىن چىققان مۇئامىلە ئاپتورنىڭ قولغا ئېلىنىپ ئون ئالتە يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنىشى دېگەنلەر ئۇنى بەكمۇ چۆچۈتكەن ئۇ بۇ ھەقتە سۆز بوغاندا مەن زەرەتچى فىزىكىسى كەسپىدە ئوقۇغانلىقىم ئۈچۈن ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىدە پەن تېخنىكا ۋاسىتىلىرىنىڭ قانداق رول ئويناۋاتقانلىقى مېنى بەكلا قىزىقتۇردى چۈنكى شىنجاڭ رايونىدىكى يۇقىرى پەن تېخنىكا ۋاسىتىلىرىگە تايانغان نازارەت دۆلىتى ۋە ساقچى دۆلىتى دەل مۇشۇ ئارقا كۆرۈنۈش ئاستىدا بارلىققا كەلگەن قارىسام بۇ ئەھۋال دەررىن بايلېرنىڭ لاگېرلاردا ناملىق ئەسىرىدە خېلى تەپسىلىي بايان قىلىنىپتۇ ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي پەرھات تۇرسۇننىڭ مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان جەمئىيەت تەسۋىرى باش تېما بولغان رومانى ئىنگلىزچە نەشر قىلىندى شۇنىڭ بىلەن بىرگە مەن پەرھات تۇرسۇننىڭ ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلىنغان بەزى شېئىرلىرىنى ئوقۇدۇم پەرھاتنىڭ ئەسەرلىرىنى ئوقۇغانسېرى، ۋاي توۋا، بۇ ئۇنىڭغا نەدىن كەلگەن تالانت، دەپ ھەيران قالىسىز. چۈنكى ئۇ كەم تېپىلىدىغان مۇتەپەككۇر ۋە يازغۇچى، دېگەن نامغا مۇۋاپىق. قارىماققا ئۇنىڭ بۇ رومانى بەكلا قىسقا ۋە ئاددىي ئۇسلۇبتا يېزىلغاندەك كۆرۈنىدۇ. يەنە كېلىپ ئۇنىڭدا بەك كۆپ ۋەقەلىكمۇ يوق. ئەمما بۇ رومانغا جەملەنگەن تۇيغۇلار ۋە ئۇ يەتكۈزگەن تارىخ كىشىنىڭ ئەقلىنى لال قىلىدۇ. شۇنداقلا بۇ رومان ئۇنىڭ باشقا شېئىرلىرىدىن تىل ۋە ئوبراز شەكلى جەھەتتىنمۇ روشەن پەرقلىنىدۇ. دوكتور چېڭنىڭ قارىشىچە، پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانىدا تەسۋىرلەنگەن ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ دېتاللىرى دەررىن بايلېرنىڭ تېررورلۇق كاپىتالىزمى ناملىق ئەسىرىدە ئىلمىي بايان شەكلىدە ئورۇن ئالغان. بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئېتنوگرافىيە ۋە نەزەرىيە بىرلەشكەن يوسۇندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى بارغانسېرى ئېشىپ مېڭىۋاتقان زۇلۇملىرىنى جانلىق بايان قىلىپ بېرىشى ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنىڭ باستۇرۇشقا دۇچار بولۇشى خۇداسىز كوممۇنىستلارنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ مەھسۇلى دېگەن نەزەرىيىنى رەت قىلىدۇ ئاپتورنىڭ قارىشىچە ئۇيغۇرلارنىڭ دەرد پىغانى ئۇزۇنغا سوزۇلغان مۇستەملىكىچىلىك خاراكتېرىدىكى مەھرۇم قالدۇرۇش سىياسىتى ۋە كاپىتالىستىك شەكىلدىكى ئېكسپلۇئاتاتسىيەنىڭ مەھسۇلىدۇر بولۇپمۇ خىتاي دۆلىتىنىڭ ئون بىرىنچى سېنتەبىر ۋەقەسىدىن كېيىنكى تېررورلۇققا قارشى دۇنياۋى ئۇرۇشنى سۇيىئىستېمال قىلىشى ھەمدە ئۇيغۇر دىيارىدا مۇستەملىكىچىلىك خاراكتېرىدىكى كاپىتالىستىك چېگرا رايون بەرپا قىلىپ دۆلەت كاپىتالى سىياسىي بىلەن تېخنىكا بىرلەشكەن نازارەت ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشى خىتاينىڭ ماھىيەتتە تېررورلۇق بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان كاپىتالىستىك دۆلەت ئىكەنلىكىدەك خاراكتېرىنى بەلگىلىگەن بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا دوكتور چېڭ مۇنداق دەيدۇ. ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىگە مەنسۇپ كۆپلىگەن ساھەلەر بويىچە ئىشلەش جەريانىدا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە دائىر مەسىلىلەر بۇ نۇقتىدا بەكرەك ئەكس ئېتىدىغانلىقىنى بايقىدىم. بولۇپمۇ ئامېرىكا تەۋەسىدىكى سىياسىي قاتلامدا خىتاينىڭ سىياسىي تۈزۈلمىسى ئاشۇ خىل شەكىلدە بولغانلىقى ئۈچۈنلا ئۇيغۇرلار مۇشۇنداق دەپسەندىچىلىككە ئۇچراۋاتقاندەك بىر تۇيغۇ يېتەكچى ئورۇننى ئىگىلەيدۇ تېررورلۇق كاپىتالىزمى ناملىق ئەسەردە بولسا بۇ خىل قاراش كەسكىن رەت قىلىنىپ شىنجاڭدىكى زۇلۇم ۋە ئېكسپلۇئاتاتسىيەنىڭ كۆپ خىل سىياسەتلەر ۋە پەن تېخنىكا بىلەن پاراللېل يوسۇندا مەۋجۇت بولۇۋاتقانلىقى بۇنىڭ دۇنيادىكى باشقا مۇستەملىكىچىلىك قۇرۇلمىلىرىغا ئوخشاش شىنجاڭدا نەق مۇشۇ مىنۇتلاردا يۈز بېرىۋاتقانلىقى بۇنىڭ ھازىر خىتاي چېگراسىدىن ھالقىپ دۇنياۋى سىستېمىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ قالغانلىقى بايان قىلىنىدۇ قارايدىغان بولساق شىنجاڭدىكى زۇلۇملارغا چېتىشلىق بولغان نۆۋەتتىكى دۇنياۋى كاپىتال خىتاي بىلەن بولىدىغان سودا ۋە مال ئالماشتۇرۇش دېگەن ساھەلەرگە غەرب دۇنياسىمۇ بىۋاسىتە ھالدا شېرىك بولۇۋاتىدۇ

مەدەنىيەت جەھەتتە غەرب دۇنياسىدىن پەرق قىلىدىغانلىقى، تارىختا جاھانگىرلارنىڭ ئۆزلىرىنى قانداق بويسۇندۇرغانلىقى ۋە بوزەك قىلغانلىقى، ئۆزلىرىنىڭ ئۇزۇن مەزگىل جاھانگىرلارنىڭ ھۇجۇم ئوبيېكتى بولغان بولسىمۇ، ئۆزلىرىنىڭ ھېچ كىمگە ھۇجۇم قىلىپ باقمىغانلىقى دېگەنلەرنى بازارغا سېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە سوتسىيالىزم قۇرۇۋاتقانلىقىنى تەشۋىق قىلىپ كەلگەن. دەررېن بايلېر رەت قىلغان خۇداسىز ھاكىمىيەتنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇملارنىڭ يېگانە مەنبەسى دېگەن بۇ قاراش پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانىدا ئەدەبىي شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

يىگىرمىنچى ئىيۇن كۈنى ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسى ئىشلىگەن قورقۇنچتىن ھۆرلۈككىچە بىر ئۇيغۇرنىڭ كەچمىشى ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم تارقىتىلدى. مەزكۇر فىلىمدە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيسى قاسىم ئابدۇرېھىم قەشقەرىنىڭ ئەسلىمىسى ئارقىلىق خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئېغىر باستۇرۇشى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن. بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەزكۇر فىلىمدىكى باش پېرسوناژ، قاسىم ئابدۇرېھىم قەشقەرى ئەپەندىنى بۈگۈنكى سۆھبىتىمىزگە تەكلىپ قىلدۇق. تۆۋەندە دىققىتىڭلار، مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ قاسىم ئابدۇرېھىم ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزگەن مەخسۇس سۆھبىتىدە بولغاي. يىگىرمىنچى ئىيۇن دۇنيا مۇساپىرلار كۈنىدە ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسى ئىشلىگەن قورقۇنچتىن ھۆرلۈككىچە، بىر ئۇيغۇرنىڭ كەچمىشى ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم كۆرۈرمەنلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى. It's a long walk, very long, and I would spot different tombs of people I knew. And I would try to find their tombs. I would ask myself, it's why I couldn't find. And I would realize, oh, I was away.
بۇ فىلىمدە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيسى قاسىم ئابدۇرېھىم قەشقەرىنىڭ ئەسلىمىسى ئارقىلىق ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا بېشىدىن ئۆتكۈزگەن قورقۇنچلۇق كەچمىشلىرى ۋە ھۆر دۇنياغا قەدەم بېسىشتىكى ئەگرى توقاي جەريانلىرى جانلىق شەكىلدە ئەكس ئەتتۈرۈلگەن قاسىم ئابدۇرېھىم قەشقەرىنىڭ شەخسىي كەچۈرمىشلىرى ئاساسىي لىنىيە قىلىنغان بۇ ھۆججەتلىك فىلىم مىڭلىغان ئۇيغۇر سەرخىللىرىنىڭ نۆۋەتتە خىتاي رېژىمى ئاستىدا دۇچ كېلىۋاتقان قورقۇنچلۇق رېئاللىقىنى ئېچىپ كۆرسەتكەن بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەزكۇر فىلىمدىكى باش پېرسوناژ قاسىم ئابدۇرېھىم قەشقەر ئەپەندىنى بۈگۈنكى سۆھبىتىمىزگە تەكلىپ قىلدۇق ئەسسالامۇئەلەيكۇم سۆھبىتىمىزگە خوش كەلدىڭىز قورقۇنچتىن ھۆرلۈككىچە ناملىق ھۆججەتلىك فىلىمدە سىز ئۆزىڭىزنىڭ ھەقىقىي سالاھىيىتىڭىز بىلەن ئوتتۇرىغا چىققانلىقىڭىزنى تەكىتلەپسىز ئالدى بىلەن رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا قايتا بىر ئۆزىڭىزنى تونۇشتۇرۇۋەتكەن بولسىڭىز مېنىڭ ھازىر قانۇنلۇق ئىسمىم قاسىم ئابدۇرېھىم قەشقەر بۇ ئىنگلىزچە Qasim Abdurahim Kashgar دەپ تەلەپپۇز قىلىنىدۇ مەن بۇ يەردە قانۇنلۇق ئىسمىم دېيىشىمدىكى سەۋەب، ئامېرىكىدا مېنىڭ پاناھلىق، يەنى ئىلتىماسىم تەستىقلانغاندىن كېيىن، مەن ئىسمىمنى بۇرۇنقى پاسپورتتىكى پىنيىنچە ئىسمىمنى ئۇيغۇرچە، ئىنگلىزچە توغرا ھەجىلىگىلى بولىدىغان ئىسىمغا قايتۇرۇپ ئەكەلدىم. ھەم شۇنىڭ بىلەن بىللە، بىزنىڭ ئەمدى ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىنچىمىزنىڭكى دادىمىزنىڭ ئىسمىنى فامىلە قىلىپ قوللىنىش. بولۇپ كەلگەن شۇڭا قاسىم ئابدۇرېھىم لېكىن كېيىنكى ۋاقىتتا ئەمدى بىر ئائىلىگە فامىلە كېرەك بولغاندىكىن قەشقەر يەنى ئۆزەمنىڭكى يۇرتۇم قەشقەرنى فامىلە قىلىپ قاسىم ئابدۇرېھىم قەشقەر دېگەن قانۇنلۇق ئىسىمنى ھازىر ئامېرىكىدا شۇ ئىسىم بىلەن ياشاۋاتىمەن ھەم خىزمەت قىلىۋاتىمەن.
مۇشۇ ھۆججەتلىك فىلىم ھەققىدە بىر توختىلىپ بېرەمسىز.
ئاساسلىقى بۇ ھۆججەتلىك فىلىمدا چىققان مەن مېنىڭ شۇ يۈز پىرسەنلىك سالاھىيتىم ئېنىق كۆز قارىشىم، قىممەت قارىشىم، ھەممىسىنى ئىپادىلىگەن بىر ھۆججەتلىك فىلىم. بۇنىڭدا يوشۇرۇپ ئولتۇرىدىغان، پەردازلايدىغان نۇقتىلار بولمىدى. شۇنىڭغا بۇ فىلىم ئارقىلىق ئەمدى دۇنيا ئەھلىگە ئۇيغۇرلارنىڭكى بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن شۇ بىر ئەزاسىنىڭكى قىممەت قارىشى، كۆز قارىشى، دۇنيا قارىشى ھەم ئىرادىسىنى نامايان قىلغان بولدۇق. بىر شەخسنىڭكى بىر ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىم بىلەن مەندەك بىر شەخسنىڭ بېشىغا كەلگەن كۈلپەتنىڭ پەقەت بىر شەخسنىڭكى ئەمەس، بەلكى ئومۇمىي بىر. مىللەتنىڭ بېشىغا كەلگەن بىر كۈلپەت ئىكەنلىكىنى بۇ فىلىم ئارقىلىق ئەمدى دۇنيادىكى كۆرۈرمەنلەرگە ھېس قىلدۇرۇش، تونۇتۇش، بىلدۈرۈش. شۇ ئارقىلىق يەتمەكچى بولغان مەقسەت نېمە دېگەندە، خىتاي دائىرىلىرىگە قىلىۋاتقان بۇ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى توختىتىش ۋە شۇنداقلا ناھەق تۇتۇلۇپ كەتكەن كىشىلەرنى قويۇپ بېرىشنى ئاساسلىق تېما قىلغان ھالدا ئۆزۈمنىڭ كەچۈرمىشىمنى سۆزلىگەن بولدۇم.
بۇ فىلىم يىگىرمىنچى ئىيۇن كۈنى تارقىتىلىپتۇ. بۇنىڭ بىر ئالاھىدە سەۋەبى بارمۇ؟
ئەمدى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى دۇنيا مۇساپىرلار كۈنى دەپ بېكىتىلىپ ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلدىن تاكى ھازىرغا قەدەر ھەر يىلى خاتىرىلىنىپ كېلىۋاتقان بىر كۈن. دۇنيا مۇساپىرلار كۈنىدە تارقىتىلىشى بۇ ھۆججەتلىك فىلىمنىڭ بىرىنچىدىن مەن شۇ مۇساپىرلارنىڭ ئىچىدىكى بىرسى. گەرچە بۇ فىلىم پەقەت شۇ مۇساپىرلىق ھاياتنىلا سۆزلەيدىغان فىلىم بولماستىن ئەمدى ئۇيغۇرلارنىڭ يېقىنقى تارىخىي دەۋردە بېشىغا كەلگەن كۈلپەتلىرىنى بىر قانچە ئوخشىمايدىغان شەخسلەرنىڭكى خاتىرىسى ئارقىلىق بىر نامايان قىلىپ بېرىدىغان ئېچىپ بېرىدىغان بىر ھۆججەتلىك فىلىم. شۇڭا ئەمدى مۇساپىرلار كۈنىگە توغرا كېلىشى ئەمدى شۇنداق بىر كۈننىڭ مەۋجۇت بولغانلىقىدىن شۇ كۈندە تارقىتىلسا بىراز تېخىمۇ كۈچلۈكرەك مەنىگە ئىگە بولىدۇ دېگەن نۇقتىدىن بۇ مەن خىزمەت قىلىدىغان ئامېرىكا ئاۋازى مۇشۇ كۈننى تاللاپ مۇشۇ كۈندە بۇ فىلىمنى تارقاتقان بولدى. ھۆججەتلىك فىلىمغا قارىغاندا سىز قورقۇنچىڭىزنى يېڭىپ ئۆزىڭىزنىڭ كەچۈرمىشلىرىڭىز ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن كۈلپەتلەرنى ئاڭلىتىپسىز. ئۇنداقتا سىز قورقۇنچىڭىزنى قانداق يەڭدىڭىز؟ بۇ فىلىمدا شۇ ھەقىقەتەن مەندىن سورالغان سوئالمۇ؟ سەن بۈگۈن بۇ سۆزلەۋاتىسەن نېمە دەپ؟ سەن بۇ ئون يىگىرمە يىلدىن بۇيان بېشىڭغا كەلگەن بۇ مۇشۇنداق قىينچىلىقلارنى، كۈلپەتلەرنى، باستۇرۇشلارنى نېمىشقا سۆزلىمىدىڭ؟ دېگەندىن كېيىن، ئاساسلىق چوڭ سەۋەبى شۇ قورقۇنچ. قورقۇنچنى يېڭىش دېگەندىن كۆرە، قورقۇنچنى ھەل قىلىش دېسەك بىراز ياخشىراق. مەن قورقۇنچنى ھەل قىلىش جەريانىدا بۈگۈنكى كۈنگە كەلدىم ھەم يەنە قورقۇنچۇمنى يەنە ئالدىمغا قاراپ ھەل قىلىشىم كېرەك ھەم نۇرغۇن قورقۇنچلار يېڭىدىن شەكىللىنىشى مۇمكىن ئۇنى قانداق بىر تەرەپ قىلىمەن ئەمدى قورقۇنچ يوقاپ كەتمەيدۇ ھاياتلا ئىكەنمىز ئۇ ھېس تۇيغۇلىرىمىز شۇ قورقۇنچ خۇشاللىق ئەركىنلىك ھەممىسى بىز بىلەن بىللە ياشايدىدا. قورقۇنچ دېگەن ئادەمدە پايدىلىق نەرسە بۇ. ئادەمدە بولىدۇ، ئۇنى پۈتۈنلەي يوق قىلغىلى بولمايدۇ ھەم يوق قىلىشنىڭمۇ ھېچقانداق زۆرۈرىيىتى يوق. قورقۇنچ ئارقىلىق ئادەم نۇرغۇن ئېرىشمەكچى بولغان نەرسىلەرگە ئېرىشەلەيدۇ. شۇ ئەركىنلىككىمۇ شۇ قورقۇنچ بولمىسا ئەركىنلىكنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنىمۇ ھېس قىلماسلىقىمىز مۇمكىن. ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانى كېلىپ چىقىشى پەرقلىق بولىدۇچۇ شۇنىڭغا بىر ئادەمگە ماس كەلگەن ھەل قىلىش چارىسى ئۇسۇلى يەنە بىر ئادەمگە ماس كەلمەسلىكى مۇمكىن ئەڭ مۇھىمى يەنىلا ئۆزىنى چۈشىنىش ئۆزىنىڭ مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۇسۇللىرى توغرىسىدا ئىزدىنىش بىرىنجى مۇھىم ئاچقۇچ شۇڭا ھەر بىر شەخس ئۆزىدىن سوئال سوراپ باقسا بولىدۇ ئۇنداق بولسا مەن قورقتۇم قورقتۇممۇ؟ ئەمدى قورقۇنچۇمنى قانداق ھەل قىلىمەن؟ ھەل قىلماي تاشلىۋەتسىمۇ يەنە بولىدۇ، كۆمۈلۈپ قېلىۋېرىدۇ. ئەگەر ھەل قىلىشنى ئويلىغان بولسا، ئەمدى ئۇنىڭغا تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ بېقىش زۆرۈر كېلىدۇ. شۇڭا ھېلىقى. ئۆزىدىكى پاسسىپ بولغان، سەلبىي بولغان ھېس-تۇيغۇلارنى، شۇمۇ قورقۇنچ، شۇنىڭ بىرسى ئەمەسمۇ؟ شۇنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىشتا ئەمدى. شەخس ئۆزى شۇ بېشىغا كەلگەن شۇ قورقۇنچ ياكى شۇ توساقلاردىن ئاتلاپ ئۆتۈش ئۈچۈن جىق تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىشكە توغرا كېلىدۇ. لېكىن ئەمدى ھەممە ئىشنىڭكى بېشى ھېلىقى كىچىكتىن باشلىنىدىچۇ. كىچىك كىچىك ئىشلار. بىزدە ھېلىقى تاما تاما كۆل بولا دەيمىز ئەمەسمۇ. قىلماسلىقتىن قىلىشقا ئۆتۈش كېرەك. كىچىك ئىش بولسىمۇ قىلىپ بېقىش كېرەك. مەسىلەن، ئەگەر روھىي ھالەتتە ئىنتايىن ئېغىر بېسىمغا ئۇچرىغان بولسا، ئۆزىنىڭكى ياشاش ئادىتىدە بەزى روھىي جەھەتتىن بېسىمنى تۈگىتىدىغان ئۇسۇللارنى تېپىپ، شۇنى كىچىكتىن باشلاپ قىلىپ كۆرۈش كېرەك. لېكىن ئەلۋەتتە بىردەمنىڭ ئىچىدىلا ئۈنۈمىگە ئېرىشەلىشى ناتايىن. ئۇ بارا-بارا يىغىلىپ-يىغىلىپ. توپلام بولغاندا ئۇنىڭكى بىراق ئۈنۈمىنى ياخشى كۆرسىتىدىدە، مەسىلەن، ئاشۇ ھۆججەتلىك فىلىمدا مەن دېگەندەك چېنىقىش، جۈگرەش مەن ئۈچۈن بىر دورا، ئەگەر بۇ بولمىسا مەن روھىي جەھەتتىن تۈگەشكەن بولىمەن دېگەن گەپنى قىلىمەن. شۇنىڭغا ئاشۇ كىچىكتىن باشلاپ ھەممە ئىشنى، ئەگەر بىرەر ئارزۇ بولسا، قورقۇنچنى يوقىتىدىغان، ئەركىن بولغۇسى كېلىدىغان ئارزۇلىرى بولىدۇ ئادەمنىڭ، شۇنداق بولسا شۇنى كىچىكىدىن باشلاش كېرەك. مۇشۇ مۇھاجىرات ياشاۋاتقان قورقۇنچىنى ھەل قىلالمىغانلىقى ئۈچۈن خىتاي تەرىپىدىن لاگېرلارغا تۈرمىلەرگە قامالغان ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ ئىز-دېرىكىنى قىلالمايۋاتقانلارغا بېرىدىغان تەۋسىيىلىرىڭىز بارمۇ بۇ ئەركىن دۇنيادا ياشاۋاتقاندا ئەمدى ئەركىن دۇنيانىڭ ئەڭ چوڭ سوۋغىسى ئەركىن ئاخبارات ئاخبارات ئارقىلىق كىشىلەرنى قوزغاش كىشىلەرنى قوزغاش دېگىنىمىز يەنى مەلۇم ئۆزىنىڭ بېشىغا كەلگەن شۇ كۈلپەتلەرنى، قىيىنچىلىقلارنى ئاخبارات ۋاسىتىسى بىلەن خەلقئاراغا، دۇنياغا بىلدۈرۈش ھەم شۇ كۈلپەتلەرگە بىۋاسىتە سەۋەبچى بولۇۋاتقان تەرەپكىمۇ بىلدۈرۈش ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ ئىرادىسىنى ئېنىق ئىپادىلەش ۋە شۇ ئارقىلىق قارشى تەرەپنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان ياكى قىلغان بىزگە قارشى ئېلىپ بېرىۋاتقان زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرىنى توختىتىشقا بىرىنچى قەدەم ئالغان بولىمىز ھەم بۇنى داۋاملاشتۇرۇش ئارقىلىق ئاخىرىدا سەۋرچانلىق بىلەن ئالدىغا قاراپ ماڭسا ئەلۋەتتە بىز ئۆزىمىز كۈتكەن نەتىجىگە ئېرىشەلەيمىز شۇڭا ئەمدى بىرىنچى قەدەم شۇ ئەركىن ئاخباراتتىن ياخشى پايدىلىنىش يەنى ئەگەر ئۆزىنىڭكى ئۇرۇق تۇغقان يېقىن يورۇقلىرى ئەگەر تۈرمىلەردە ناھەق كېسىلىپ كەتكەن ياكى ئىز-دېرىكى بولمىغان بولسا، شۇنى ئەركىن ئاخبارات ئارقىلىق دۇنياغا ئاڭلىتىش ھەم خىتاي دائىرىلىرىگىمۇ ئۆزىنىڭ شۇ كىشىلەرگە ئىگە چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش بىرىنچى قەدەم. ئۇنىڭدىن كېيىنكىسى شۇ قىلىش جەريانىدا، ئۆزى ئىزدىنىش جەريانىدا قايسى ئورۇنغا، نەگە بېرىپ نېمە دېيىشنى بارا-بارا كىشىلەر تاپالايدۇ ھەم بايقىيالايدۇ دە. ئەگەر ئۇ نامسىز ئۆزى چىقماي قىلىمەن دېسىمۇ مۇمكىن ھېلىقى يوللار بولىدۇ.

مەسىلەن، باياتىن دېگەن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى، كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش ئورگىنى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تۈرى دېگەندەك كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىغا شۇلار بىلەن ئالاقە ئورنىتىپ، ئۆزىنىڭكى مەقسەت مۇددىئاسىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۆزىدە بار ئەمەلىي پاكىتلىق ئۇچۇرلارنى ئۇلارغا بېرىش ئارقىلىق، ھېچ بولمىغاندا ئۆزىنى ئاشكارىلىمىغان ھالدا، بەلكىم شۇ يېقىنلىرىنىڭ، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ ياكى دوستلىرىنىڭ ئىز-دېرىكىنى قىلالايدۇ دېگەندەك. ئەركىنلىك دېگەن سۆزگە ئېنىقلىما بېرىشكە توغرا كەلگەن بولسا، سىزنىڭ جاۋابىڭىز نېمە بولغان بولاتتى؟
ئەركىنلىككە ھەر خىل ئېنىقلىما بېرىدۇ ئەمەسمۇ؟ مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم ئەمدى بۇ ئەركىنلىك ئاشۇ دەل ھۆججەتلىك فىلىمدىمۇ ئىپادىلەنگەندەك، ئۆزىدىكى قورقۇنچنى توغرا ھەل قىلىش ئۇسۇلىنى تېپىپ، نەتىجىدە ئۆزى قورقمىغان ھالدا ئۆزى دۇچ كەلگەن مەسىلىگە تاقابىل تۇرۇش. شۇنداق بولغاندا بۇ ھەقىقىي ئەركىنلىك بولىدۇ. توغرا بەك چوڭ نۇقتىدىن قىلىپ ئېيتقاندا ھۆرلۈك، مۇستەقىللىق دېگەن نۇقتىلاردىن چۈشىنىمىز ھەم بىر شەخسكە نىسبەتەن ئەركىنلىك قورقۇنچنى ئۆزىنىڭ ئىچىدىكى قورقۇنچنى ھەل قىلىپ شۇنىڭ چارىسىنى تېپىش تاپقاندىن كېيىن ھەل قىلغاندىن كېيىنكى ھېس تۇيغۇ ھەل قىلغاندىن كېيىنكى نەتىجە دەل ئەركىنلىك دەپ جاۋاب بېرىمەن.
بۇ ھۆججەتلىك فىلىم ئارقىلىق ئۇيغۇرلار نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان ۋەزىيەتنىڭ قىسقا كارتىنىسىنى دۇنياغا كۆرسىتىپ بەرگەن بولدىڭىز. بۇنىڭدىن باشقا قىلىۋاتقان ياكى قىلماقچى بولغان پىلانلىرىڭىز بارمۇ ئەندى ئومۇمىي جەھەتتىن ھېلىقى مەن بىرىنچى قەدەمدە قىلىش تېگىشلىك ئىشلارنى دېيىشكە تېگىشلىك گەپلەرنى دېگەن بولدۇم ھەم بۇ بىر ئەمدى باشلىنىش بۇ ھېلىقى كۇلمىناتسىيە نۇقتىسى ئەمەس ھەمدە تېخى بىر بوۋاق بالىنىڭ ئازراق چوڭىيىپ ماڭغان ۋاقتى ھەم ئالدىمىزدا تېخى يول ئۇزۇن ھۆججەتلىك فىلىمنى باشلىنىش دەپ قارىساق بولىدۇ.
بىلىشىمچە مۇھاجىرەتتە سىز ئۈرۈمچىدە قۇرغان ئاتلان تىل تەربىيىلەش مەركىزىدە ئوقۇغان ياشلار بەك كۆپكەن ئاشۇ ئوقۇغۇچىلىرىڭىزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇيغۇر ياشلىرىغا دەيدىغان يۈرەك سۆزلىرىڭىز بارمۇ بىر مىللەتنىڭ بىر جەمئىيەتنىڭ ئۇيۇشۇش كۈچى ئورتاق پائالىيەتتە ئورتاق ئىدىيىدە نۇرغۇن ئورتاقلىقلارنى تېپىپ شۇنى بىر يەرگە ئەكىلىپ مەلۇم بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشتىن ئاندىن تېخىمۇ روناق تاپىدىچۇ. شۇنىڭغا دەيدىغىنىم ئەمدى ياش بالىلارغا، ئەلۋەتتە ھېلىقى ئۈمىدۋار بولۇش دېگەن گەپلەر ئەلۋەتتە بولىدۇ. ئەڭ مۇھىمى ھەر بىر شەخس ئۆزىمىزنىڭ نېمە قىلماقچى ئىكەنلىكىمىزنى ئۆزىمىزدىن سوراپ، نىشاننى، غايىنى ئالدىن قىسقا مەزگىللىك ھەم ئۇزۇن مەزگىللىك ياخشى بېكىتىپ، شۇنىڭغا كىچىك، كىچىك، كىچىك.

لېكىن ئۇزۇن مەزگىلنى نىشان قىلىپ تۇرۇپ، ئويلاپ تۇرۇپ، چوڭ غايە، ئارزۇ، پىلان بىلەن ئالدىمىزغا قاراپ مېڭىشىمىز كېرەك ھەم شۇنىڭغا قاراپ شۇ ئۈمىد ئۇچقۇنىنى كۆرەپ تۇرۇپ ئالدىمىزغا ماڭساق چوقۇم بىز كۆزلىگەن شۇ ئەركىنلىككە، شۇ بەخت-سائادەتكە، شۇ ئويلىغان ھەممە ئارزۇلىرىمىزغا ئېرىشەلەيمىز.
زىيارىتىمنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن كۆپتىن كۆپ رەھمەت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئون توققۇزىنچى ئىيۇن كۈنى چېخىيە پايتەختى پراگادا ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۆرگەزمىسى ئۇيۇشتۇرغان ئىگىلىشىمىزچە، كۆرگەزمە جەريانىدا قۇرۇلتاي رەئىسى دولقۇن ئەيسا پراگاغا كېلىپ، بىر قىسىم پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى چېخىيە ئاۋام پالاتاسىدا قوبۇل قىلدۇرۇش پائالىيەتلىرىنى باشلىغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىزلەر.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ پايتەختلىرىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كەڭ دائىرىدە تونۇتۇش پىروگراممىسىنىڭ روھىغا بىنائەن، ئون توققۇزىنچى ئىيۇن چېخىيە پايتەختى پىراگادا ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۆرگەزمىسى باشلانغان ئىدى. يىگىرمىنچى ئىيۇن كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى پىراگاغا يېتىپ كېلىپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۈچىنچى ئىيۇن كۈنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغان چېخىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك بىر يۈرۈش پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ بارغان.
بىزنىڭ شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرىگە مەسئۇل خادىمىمىز ئېۋىتا خانىمنىڭ بىر قانچە ئايدىن بۇيان تەييارلىق قىلىشى، ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن چېخىيەنىڭ پايتەختى پراگتا ئۈچ كۈنلۈك بىر پروگرام ئېلىپ باردۇق. بۇ پروگرام ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشتى.
پراگادىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دولقۇن ئىسا ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، ئۇلار ئىككى كۈندىن بۇيان چېخىيە پارلامېنتىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى چېخىيە ئاۋام پالاتاسىدىمۇ قوبۇل قىلدۇرۇش ھەمدە چېخىيە ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەش توغرىسىدا مۇھىم مۇزاكىرىلەردە بولغان. ئۇلار يەنە چېخىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنى قۇرۇشنىڭ چارىلىرى ئۈستىدە ئىزدەنگەن.
چېخ كېڭەش پالاتاسى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇغان تۇنجى پارلامېنتلاردىن بىرى. بۇ يەردىكى پارلامېنتلار بىلەن، ھۆكۈمەت ئەزالىرى بىلەن، شەھەر باشلىقلىرى بىلەن ياخشى بىر دوستلۇقىمىز، ئىمكانىيەتلىرىمىز بار. بۇ ئىمكانىيەتلەردىن پايدىلىنىپ، پولشىغا ئوخشايدىغان، سىلوۋاكىيەگە ئوخشايدىغان دۆلەتلەرگە كېڭىيىش بىزنىڭ پىلان پىروگراممىلىرىمىزنىڭ ئىچىدە. شۇنىڭغا مۇشۇ پائالىيەتلەرنى مۇشۇ يەردىن باشلاشنى ئۇيغۇن كۆرۈپ، بۇ يەردە بىر رەسىم كۆرگەزمە ئۆتكۈزدۇق. ناھايىتى قىزىقىش قوزغىدى.

شۇنىڭغا بۇ قېتىم بىز بۇ يەردىكى پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشتۇق، ئانىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇھىنى قۇرۇش بىزنىڭ كۈن تەرتىپلىرىمىزنىڭ بىرى، شۇنىڭغا بۇنىڭ قەدەم باسقۇچلىرىنى مۇزاكىرە قىلىش مەقسەتلىرى بىلەن بۇ يەردىكى كېڭەش پالاتاسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن ياخشى بىر ئۇچرىشىشىمىز، سۆھبەتلىرىمىز بولدى.
پايتەخت پراگادا ئون توققۇزىنچى ئىيۇن باشلىنىپ يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن ئاخىرلىشىدىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۆرگەزمىسى پائالىيىتىمۇ نەتىجىلىك ئۆتكەن. كۆرگەزمىگە شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە ئارخىپلىرى ئاشكارىلانغان ئۇيغۇر تۇتقۇنلارنىڭ سۈرەتلىرى قويۇلغان ئىدى. پائالىيەت ئىشتىراكچىلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندىنىڭ بايان قىلىشىچە، ئۈچ كۈندىن بۇيان كۆپلىگەن پىراگالىقلار ۋە ساياھەت ئۈچۈن كەلگەن چەت ئەللىكلەر بۇ كۆرگەزمىلەرنى كۆرگەن. ئۇلارنىڭ بەزىلىرى يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە مىللەت سۈپىتىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن ھېسداشلىقلىرىنى ئىپادە قىلىش بىلەن بىرگە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ مۇتتەھەملىكى، زوراۋانلىقلىرىغا بولغان نارازىلىقلىرىنىمۇ بىلدۈرۈشكەن. چېك جۇمھۇرىيىتىنىڭ پراگ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى رەسىم كۆرگەزمىسىنىڭ ئۈچىنچى كۈنى بۈگۈن ئاخىرلىشىدۇ. بۇ ئۈچ كۈن جەريانىدا بۇ رەسىم كۆرگەزمىسى ناھايىتى ياخشى ئۆتتى. چېكنىڭ يەرلىك خەلقلىرى بىلەن بۇ يەرگە كەلگەن ساياھەتچىلەر ناھايىتى دىققەت بىلەن بۇ رەسىملەرنى كۆرۈپ، بىزدىن سوراپ، بىز تارقاتقان تەشۋىقات ۋاراقلىرىنى كۆرۈپ ناھايىتى تەسىرلەنگەنلىكى، ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان خىتاينىڭ بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى،

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پىروگرامما يېتەكچىسى ۋە باياناتچىسى زۇمرەت ئاي ئەركىن پىراگادىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ئۈچ كۈن داۋاملاشقان چېخىيەدىكى پائالىيەتلىرىنىڭ ئومۇمەن مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشقانلىقىنى تىلغا ئالدى.
چېخىيەدىكى رەسىم كۆرگەزمىمىز ۋە پارلامېنتتىكى يىغىن ۋە باشقا يىغىنلارمۇ شۇنداق ياخشى مۇۋەپپەقىيەتلىك شەكىلدە ئاخىرلاشتى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى چېخىيەدە رەسىم كۆرگەزمىسى ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى چېخىيە خەلقىگە بىلدۈرۈپلا قالماي، چېخىيە پارلامېنتىدىمۇ مۇھىم ئۇچرىشىشلارنى ئۆتكۈزۈپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى دىققەت تارتىدىغان بىر تېما ھالىغا كەلتۈرگەن.
تۈنۈگۈن مۇشۇ چېك پارلامېنتقا كىرىپ ئىۋا دۆ كخۇا ۋە ھاياتو ئوكامۇرا دېگەن ئەپەندىملەر، خانىملار بىلەن كۆرۈشتۇق. بۇ جەرياندا نۇرغۇنلىغان تېمىلار توغرۇلۇق سۆزلەشتۇق. ئىۋا دۆ كخۇا دېگەن پارلامېنت ئەزاسى بۇ ئايال ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن بىر تېكىستنى پارلامېنتقا سۇنماقچى ئىكەن ھەم كېلەركى توققۇزىنچى ئاي، ئونىنچى ئايلاردا مۇشۇ چېك سېناتىدىمۇ يەنە بىر ئۇيغۇر مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىدىغان بىر يىغىن ئۆتكۈزۈلمەكچى.
ئۇلار يەنە بۇ يىلنىڭ ئاخىرىغىچە چېخىيە پارلامېنتى بىلەن ھەمكارلىشىپ ئېلىپ بارىدىغان ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتلىرىنىڭ پروگراممىلىرىنى بەزى پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن ئورتاق مۇزاكىرە قىلغان. زۇمرەتاينىڭ ئەسكەرتىشىچە، يىگىرمىنچى ئىيۇن كۈنى ئامېرىكىنىڭ چېخىيەدىكى ئەلچىخانىسى دىپلوماتلار ئۈچۈن بىر مۇراسىم ئۇيۇشتۇرغان بولۇپ، پائالىيەتتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىگە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇش پۇرسەتلىرى تۇغۇلغان. تۈنۈگۈن ئامېرىكا ئەلچىخانىسىنىڭ بىر ئورۇنلاشتۇرغان پائالىيىتىگە قاتناشتۇق. بۇنىڭغا بىزنىڭ رەئىسىمىز دولقۇن ئىسا ۋە مەن ئىككىمىز بۇ پائالىيەتتە سۆز قىلدۇق. بۇ يەردە ئەمدى مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدا يېقىندا بولغان يېڭىلىقلار توغرىلىق سۆزلەشتۇق. نۇرغۇنلىغان مېدىيالار بىلەنمۇ كۆرۈشۈش بولدى. ئۇ مېدىيالارمۇ قىزىقىپ مۇشۇ رەسىم كۆرگەزمىگە كېلىپ زىيارەت قىلدى.
مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىل ئونىنچى ئايدا چېخىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا يەنە بىر قېتىم گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلىدىكەن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ چېخىيە پايتەختى پىراگادىكى پائالىيەتلىرى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

يىگىرمىنچى ئىيۇن تۈركىيە مىللەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىنىڭ رەئىسى دەۋلەت باغچەلى پارلامېنتتا سۆز قىلىپ، پەلەستىن پىرېزىدېنتى مەھمۇت ئابباسنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدە تۇتقان پوزىتسىيەسىنى ئەيىبلىگەن. ئون ئۈچىنچى ئىيۇن كۈنى مەھمۇت ئابباس پەلەستىننىڭ شىنجاڭ مەسىلىسىنى باھانە قىلىپ، خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىدىغان قىلمىشلارغا قەتئىي قارشى تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى. دىققىتىڭلار تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېننىڭ خىتاي زىيارىتى باشلىنىش ھارپىسىدا، يەنى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى پەلەستىن پىرېزىدېنتى مەھمۇد ئابباس خىتايدا زىيارەتتە، بولغان ئىدى. ئون تۆتىنچى ئىيۇن كۈنى ئۇ بېيجىڭدا شى جىنپىڭ بىلەن سۆھبەتلەشكەندە پەلەستىننىڭ بىر خىتاي پىرىنسىپىنى ھىمايە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇ يەنە ھازىر بەزىلەر كۆتۈرۈپ چىققان شىنجاڭ مەسىلىسى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى بولماستىن، بەلكى تېررورلۇققا، ئاشقۇنلۇققا ۋە بۆلگۈنچىلىككە قارشى كۈرەش مەسىلىسىدۇر. پەلەستىن ھۆكۈمىتى شىنجاڭ مەسىلىسىنى باھانە قىلىپ، خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىدىغان قىلمىشلارغا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ، دېگەن. تۈرك ئاخباراتلىرىدا پەلەستىن پىرېزىدېنتى مەھمۇد ئابباسنىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى بۇ باياناتىغا قارىتا تۈرلۈك ئىنكاسلار قوزغالماقتا. تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ ئۆكتىچى پارتىيەلەردىن بىرى ھېسابلىنىدىغان مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيىسىنىڭ رەئىسى دەۋلەت باغچىلى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلگەن پارتىيە يىغىنىدا سۆز قىلىپ، مەھمۇد ئابباسنى قاتتىق تەنقىد قىلغان.
ئۇ مۇنداق دېگەن، Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 13 Haziran 2023 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin bizi ilgilendiren kısmı Palestin prezidenti Mahmud Abbas 6 ayının 13. günü Xitay Xalq Cumhuriyeti'ge ziyaret elip beripti. Bu ziyaret ceryanida onun Uygurlar da e'tiqodlari bizni ئەندىشىگە سالماقتا. مەھمۇد ئابباس بېيجىڭدا خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن ئۇچراشقاندا ئادەمنىڭ قاتتىق غەزىپىنى قوزغايدىغان سۆزلەرنى قىلىپتۇ. ئۇ بەزىلەر ئوتتۇرىغا قويۇۋاتقان شىنجاڭ مەسىلىسى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ئەمەس، بەلكى خىتاينىڭ تېررورلۇققا، ئاشقۇنلۇققا ۋە بۆلگۈنچىلىككە قارشى كۈرىشىدۇر. پەلەستىن ھەر دائىم خىتايغا ئىشىنىدۇ. ئىسرائىلىيە بىلەن پەلەستىن ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشتا خىتاينىڭ كېلىشتۈرگۈچى بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ دېگەن بۇ سۆزلەرنى دېيىشكە مەخمۇت ئابباسنىڭ ۋىجدانى چىداپتۇ. دەۋلەت باغچىلى يەنە مۇنداق دېگەن. بىز ئونلارا دەستەك ۋەردىكچە، بۇ زىھنىيەت تۈرك مىللەتىنە كۆستەك ئولمۇشتۇر. ماھمۇد ئابباسنىڭ تېررورىزمىن نە ئولدۇغۇنۇ بىز پەلەستىننى قوللىغانسېرى ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ھەقىقىي ئىچ يۈزىنى كۆرسىتىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ بۇ باياناتىدىن مەھمۇد ئابباسنىڭ زادى نېمىنىڭ ھەقىقىي تېررورلۇق ئىكەنلىكىنىمۇ بىلمەيدىغانلىقى چىقىپ تۇرىدۇ. تۈركىيە ھەر دائىم مەزلۇم پەلەستىنلىكلەرنىڭ يېنىدا تۇرۇپ كەلدى. بىز ھەر ۋاقىت ھېچ ئىككىلەنمەستىن پەلەستىن دەۋاسىنى قوللاپ كەلدۇق. شۇڭا بىز

بولۇپمۇ بۇ پارتىيە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى بىلەن ئىتتىپاق تۈزگەندىن بۇيان ئۇيغۇر مەسىلىسىدە ھېچقانداق سادا چىقارماي كەلگەن ئىدى. ھەتتا بۇ پارتىيە ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدىكى ئىپادىسىنى ئەيىبلىگەن باشقا سىياسىي پارتىيە گۇرۇھلارغا ھۇجۇم قىلىپ، تۈركىيەدە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ قايتا كۈن تەرتىپكە كېلىشى بىر غەرەزلىك پىلان دەپ قاقشىغان ئىدى. ئالتە يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىلىق سۈكۈتتە تۇرۇپ كەلگەن مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى ۋە ئۇنىڭ رەئىسى دەۋلەت باغچىلىنىڭ بۇ باياناتىنى قانداق چۈشىنىش كېرەك؟ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ، مەيلى قانداق بولمىسۇن، دەۋلەت باغچىلىنىڭ پەلەستىن پىرېزىدېنتى مەھمۇد ئابباسنىڭ خىتايدا قىلغان سۆزلىرىگە قاتتىق ئىنكاس قايتۇرۇشى زور ئەھمىيەتكە ئىگە، دېدى. دەۋلەت باغچىلى ئەپەندىمنىڭ مەخمۇت ئابباسقا قارىتا بەرگەن باياناتى، جاۋابى ناھايىتى ۋاقتىدا، ئورۇنلۇق ۋە ناھايىتى قىزغىن قارشى ئېلىشقا تېگىشلىك بولغان بىر بايانات. بۇ پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقىنى، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى خۇشال قىلدى ۋە بىزنىڭ ئۈچۈن زور بىر تەسەللى خاراكتېرىدىكى بىر بايانات.
ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچى

شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا دېگەن سۆزلىرىگە قاتتىق ئىنكاس قايتۇرغان. تۈرك خەلقى باغچىلىدىن بۇنداق بىر قاتتىق ئىنكاس چىقىدىغانلىقىنى كۈتمىگەن ئىدى. مەن ئۇنىڭ بۇ ئىنكاسىنى بۇنىڭدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ، شۇنداقلا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ تۈركىيەدە ئوچۇق-ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويۇلىدىغانلىقىنىڭ بىر بېشارىتى دەپ قارايمەن. چۈنكى مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيىسى تۈركىي مىللەتلەرگە كۆڭۈل بۆلىدىغان بىر سىياسىي پارتىيە. يەنە كېلىپ ئۇلار ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسى بىلەنمۇ ئىتتىپاقداش. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇنىڭدىن كېيىن تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭمۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىدە تېگىشلىك ئاۋاز چىقىرىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئارىدىن بەش يىل ئۆتكەندىن كېيىن بۇنداق بىر كەسكىن بىر باياننى ئوتتۇرىغا قويۇشى ھەقىقەتەن يېڭى بىر ئۆزگىرىش، بىزنى خۇرسەن قىلدى، خۇشال قىلدى، بىز بۇنىڭدىن سۆيۈندۇق. بۇنىڭ بىر قېتىملىق بايانات بولۇپ قالماستىن، بەلكىم تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ جۇمھۇر ئىتتىپاقىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ئىتتىپاقداشلىرىدىن بىرى بولۇش، ھۆكۈمەتتە ئەردوغانغا تەسىر قىلالايدىغان بىر كۈچكە ساھىب بولۇشتىن ئىبارەت بۇ رولدىن تولۇق پايدىلىنىپ، شەرقىي

دەۋلەت باغچىلى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلدىن بۇيان مەزكۇر پارتىيەنىڭ رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتەپ كەلمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

دىققىتىڭلار تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاننىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن.
خىتاينىڭ يىغىۋېلىش لاگېرلىرىدا زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقان نېغمەت خەمىت، تاجىنسا ئىمىن ۋە دىلشات ئورالباي قاتارلىق كىشىلەرنىڭ تۈركىيەدە تۇرۇۋاتقان ئۇرۇق- تۇغقانلىرى تۈرك ئادۋوكات گۈلدەن سۈنمەس خانىم ئارقىلىق بې دې تېنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىغا ئەرز سۇنغان بولۇپ، بۇ ئەرزنامە مەزكۇر ئورگاننىڭ خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش ئىشلىرى گۇرۇپپىسى تەرىپىدىن كۆرۈپ چىقىلغاندىن كېيىن يېقىندا ئۇلار توغرىسىدا مۇھىم قارار ئېلان قىلىنغان قاراردا ئۇلار ئۇيغۇر ۋە مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلۇۋاتىدۇ بۇ ئىجرائات خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشتۇر خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارشى ئېغىر ۋە سېستېمىلىق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ دېيىلگەن ۋە خىتاينى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ ئىككىنچى ماددىسىنى دەپسەندە قىلغانلىق بىلەن ئەيىبلىگەن يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن كۈنى مەزكۇر قارارغا مۇناسىۋەتلىك ئىستانبۇلدا ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىدا زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقانلاردىن نېغمەت خەمىت تاجىنسا ئىمىن ۋە دىلشاد ئورالباي قاتارلىق ئون نەچچە كىشىنىڭ ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان تۇغقانلىرى ۋە ئادۋوكات گۈلدەن سۈنمەس خانىم سۆز قىلدى بىز بۇ ھەقتە تولۇق مەلۇماتقا ئېرىشىش ئۈچۈن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارغا ۋاكالىتەن بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىغا ئەرز سۇنغان ئادۋوكات گۈلدەن سۈنمەس خانىم بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق گۈلدەن سۈنمەس خانىم بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ قارارى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى

بۇ قارار ئەسلىدە يىغىۋېلىش لاگېرلىرى ھەققىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش كېرەك بولغان بىر قارار بولغانلىقى ئۈچۈن بې دې تېنىڭ بۇ خىل قارارىدىن كېيىن خىتاينىڭ ئەمدى قارشىلىق كۆرسىتەلمەيدىغانلىقىنى شۇ سەۋەبتىن خىتاينىڭ يىغىۋېلىش لاگېرلىرىنى دەرھال تاقاپ ئىچىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان كىشىلەرنى دەرھال ئەركىن قويۇپ بېرىشى شەرت دەپ قارايمىز خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىنى ئاقلاپ ئوتتۇرىغا قويۇۋاتقان سەۋەبلەر باھانىلەر بۇ قارار بىلەن يوققا چىقىرىلغان بولدى

خىتاي بې دې تېدىكى ئۆزىنى ئاقلاش جەريانىدا بۇنى ئېتىراپ قىلغان بولدى بۇنىڭدىن كېيىن خىتاي ئۆزىنى ئاقلاش ئۈچۈن ئىلگىرىكى سەپسەتىلىرىنى ئەمدى ئوتتۇرىغا قويالمايدۇ بىز زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ ۋەكىللىرى بىلەن بىرلىكتە خىتاينىڭ باش ئەلچىلىكىگە بۇ قارارنى ئېلىپ بارىمىز ۋە لاگېردا زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقان مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى ئەركىن قويۇپ بېرىشنى ھەم بې دې تېنىڭ ئالغان قارارىنى ئىجرا قىلىشنى تەلەپ قىلىمەن hem kararı icra etmelerini isteyecem müvekkillerimi serbest bırakmalarını isteyecem ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلغان نۇرمۇھەممەت مەتتۇرسۇن ئانىسى تاجىنسا ئىمىن ۋە ئون تۆت تۇغقىنىنىڭ خوتەندە تۇتقۇن قىلىنىپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان يىغىۋېلىش لاگېرىغا قامالغانلىقى توغرىسىدا بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىغا ئادۋوكات گۈلدەن سۆنمەس خانىم ئارقىلىق

ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە دادىسى نۇرىمەت تۇرسۇنمۇ ئوخشاشلا خىتاي ساقچىلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ لاگېرغا قامالغان بولۇپ ئۇ يەردە ئىسكەنجە ۋە قىيىن قىستاق بىلەن ئۆلتۈرۈلگەن ھەم ھېچكىمگە كۆرسىتىلمەستىن ساقچىلار تەرىپىدىن دەپنە قىلىنغان باشقا تۇغقانلىرىمۇ ھازىرمۇ لاگېرغا قامالغان ھالەتتە ئىكەن گۈلدەن خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ قاراردا بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقى قارمىقىدىكى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى نېغمەت خەمىت تاجىنسا ئىمىن ۋە دىلشات ئورالباينىڭ قانۇنغا خىلاپ بىر شەكىلدە تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ئاقىۋەتلىرىنى ۋە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئورۇنلىرىنى بىلدۈرمەستىن مەخپىي تۇتۇشنىڭمۇ قانۇنغا خىلاپ ئىكەنلىكىنى بېكىتكەن ئۇنىڭدىن باشقا يەنە تاجىنسا ئىمىننىڭ يولدىشى نۇرىمەت تۇرسۇننىڭ لاگېردا ئۇچرىغان قىيىن قىستاق سەۋەبىدىن ئۆلگەنلىكىگە دائىر مەلۇماتلارنى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسىنىڭ مۇناسىۋەتلىك مەسئۇلىغا بىلدۈرۈپ بۇ ھەقتە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان بې دې تېنىڭ قارارىدا ئورۇن ئالغان ئۈچىنچى كىشى ئەللىك تۆت ياشلىق دىلشات ئورالباي بولۇپ ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل سەككىزىنچى ئايدا ئىككى سىڭلىسى بىلەن بىرگە كۈيتۈن شەھىرىدىكى ئۆيدىن تۇتۇپ كېتىلگەن دىلشات ئورالباي كەسپىي خىتايچە تەرجىمان بولۇپ خىزمەت قىلىدىغان كىشى ئىكەن ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان شاھىت گۈلئايشە ئورالباي تاغىسى دىلشات ئورالباي توغرىسىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى مېنىڭ ئاكام ۋە ئىككى سىڭلىم ئىلى قازاق ئاپتونومىيال ئوبلاستى كۈيتۈڭ شەھىرىدە ياشايدۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل ئۈچىنچى ئايدىن بېرىسى ئاكام جازا لاگېرلىرىدا تۇتۇپ ئەكېتىپ شۇنىڭياقى ھېچقانداق خەۋىرىنى ئالالمايمىز ھەتتا ئۆلۈك تىرىكلىكىنىمۇ بىلەلمەيمەن. ئاكام ئاتمىش ياشتا، بىيىل ئاتمىش ياشقا كىردى. ئىسمى دىلشات ئورالباي. كۈيتۈڭ شەھەرلىك تىل يازىق كومىتېتىنىڭ باشلىقى ئىدى. تىل يازىق كومىتېتىدىن پېنسىيەغا چىققان. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، تاغىسى دىلشات ئورالباي ئۆيدىن تۇتۇپ كېتىلگەندىن كېيىن، ساقچى ئۇنىڭ يىگىرمە بەش يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى، سىڭلىسى بەختىگۈلنىڭ ئون توققۇز يىل، كىچىك سىڭلىسى باگلاننىڭ ئون بەش يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ ئۇنىڭغا ئالاقىدار ھېچقانداق ھۆججەت ياكى ھۆكۈم قەغىزى بەرمەستىن پەقەت سۆز بىلەن ئىپادە بىلدۈرگەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان گۈلئايشە ئورالباي خانىم كۆز يېشىنى تۇتالماي بې دې تې قاتارلىق خەلقئارا تەشكىلاتلار دۆلەتلەر ۋە دۇنيا جامائىتىدىن ئۇرۇق تۇغقانلىرى ۋە لاگېرلارغا قامالغان پۈتۈن ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىككە چىقىشى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىق قىلدى. بىزنىڭ مىللىتىمىز دوغۇ تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارغا قازاقلارغا قىلىنىۋاتقان بۇ زۇلۇمغا توختات دەپ بىزگە ئاۋازىمىزغا ئاۋاز قوشۇڭىز قوللىشىنى تەلەپ ئېتىمەن. بىزنىڭ دەۋاتقىنىمىز بىر ھېكايە بىر چۆچەك ئەمەس بۇ چىن بولۇۋاتقان ھەقىقىي ئەھۋال. ھەممە ئىنساننىڭ بېشىدىن ئۆتۈۋاتىدۇ ھەممە ئادەم قان يىغلاۋاتىدۇ بىزنىڭ يىغلاۋاتقان مۇشۇنداق قان يىغلاۋاتقىنىمىزغا دۇنيا ئىنسانلىرى دۇنيا جامائەتچىلىكى خەلقئارالىق ئۇيۇملار ئىنسان ھەقلىرى ئۇيۇملىرى بۇنىڭغا قاراپ ئولتۇرماسلىق كېرەك بۇنىڭغا چوقۇم بىر نەرسە دېيىش كېرەك بۇنى دۇردۇرۇش كېرەك بولمىسا كېلەچەكتە بۇ تارىختا بۇ مۇشۇ يەنى قولىدىن ئىش كېلىدىغان ئادەملەر گەپ قىلماي مۇشۇنداق كېتىۋېرىدىغان بولسا تارىخ ئالدىدا جاۋاب بېرىدۇ يۈزلىرىگە لېكى داغ قاپقالىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭغا چوقۇم دۇر دېمەيلى. ئىگىلىنىشىچە، BDTنىڭ بۇ قارارى تۆتىنچى ئايدا ئېلىنغان بولۇپ، ئادۋوكات گۈلدەن سۈنمەس خانىمغا يېقىندا رەسمىي ھۆججەت بىلەن بىلدۈرۈلگەن ۋە BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ